ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຊົມທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້ານ້ອຍ ເອມີ ຈອມຕະຄຳ Welcome to ສັງຄົມລາວ Podcast
Hello everyone. Thank you for listening to the Lao Podcast episode number four. We are in collaboration with Georgia Asian Times. So with that, we would like to share some highlight news. There's three um, exciting news that we would like to share with you. So first one is Dr. Michelle Au, she is the first AAPI woman elected to Georgia State in 2020. She has announced running for State House in District 50. So that's exciting, Amy.
That's right. And the next news is Gwinnett County elected officials have endorsed Bean w i n for the next Georgia State Secretary. Um, That's big too, right? Because she's young.
and being that um, in Georgia, AAPI is a huge number here. a n d then so the um, speaking about um, about that, in Gwinnett County, um, they have booster shot for free. And on top of that, the incentive is $100 gift card.
That's why you have to go online and register or you're going to be waiting in a long line.
Yeah, but for some people, $100 goes a long way.

ສັງຄົມລາວເນາະ ພໍ່ລຸງອອດ ສະບາຍດີ ພໍ່ລຸງອອດ ສະບາຍດີ ພໍ່ລຸງ ອ່າ ແນະນຳໂຕເອງໄດ້ບໍ່ ວ່າພໍ່ລຸງມາຈາກໃສ ມາຢູ່ດົນ ມາຢູ່ເມກາດົນປານໃດ A little bit about yourself ຢາ ພໍ່ລຸງຊື່ແທ້ນັ້ນຊື່ ມະນຸດສັກ ນາມສະກຸນ ອາດຕະຄັນ ສ່ວນຫຼາຍແລະ ເພິ່ນກໍເອີ້ນວ່າ ລຸງອອດ ມາຈາກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະເທດລາວ ສະໄໝກ່ອນນັ້ນ ກ່ອນ 1975 ເປັນອົບພະຍົບລາວນີ້ແລະ ມາຕົກອາເມກາ 1979 ໂດຍ ພໍ່ລຸງເຮັດວຽກອີ່ຫຍັງແດ່ ພໍ່ລຸງ ພໍ່ລຸງມາຮອດກໍ ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວໃຫຍ່ຫຼາຍ ເພາະມີລູກສາມຄົນ ພໍ່ແມ່ກໍມານຳ ມີນ້ອງສາວຫ້າຄົນ ແລະ ນ້ອງຊາຍອີກສອງຄົນ ພໍ່ລຸງເປັນອ້າຍກົກ ກະເລີຍບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຮຽນຫຍັງ ກໍເລີ່ມເຮັດການໂລດ ຍ້ອນໄດ້ເຮັດວຽກດີແດ່ໜ້ອ ຍໜຶ່ງ ສະໄໝພັນເກົ້າຮ້ອຍ ແປດສິບນັ້ນ ແມ່ນວ່າພໍ່ລຸງຮຽນມາແຕ່ຢູ່ເມືອງລາວ ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປີທີສອງ ຂອງວິຊາຊ່າງຫັ້ນນະ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ເອກອນເຕັກນິກ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສອງປີ ຈຶ່ງໄດ້ໄ ປຮັບລາຊະການທະຫານ ກໍເລີຍໄດ້ມີໂອກາດວ່າໄດ້ມາເຮັດການຢູ່ຮ້ານແປງລົດ ຢູ່ Firestone ໂລດຫັ້ນນະ ໂອ ລຸງ ລຸງມາຢູ່ ມາຢູ່ Georgia ດົນແລ້ວບໍ
ອ່າ ມາຢູ່ Georgia ນີ້ 1990 ອ່າ ຕົກມາ ຕົກມາ 1978 ນັ້ນ ຢູ່ Kansas City
ໄດ້ມາເຮັດ ມາເຮັດວຽກຢູ່ Firestone ກໍເປັນວ່າດີແລະເນາະ ເພາະວ່າ ເອີ company ໃຫຍ່ເດ້ ຕອນ ອັນ ຕອນນັ້ນຫັ້ນນະ ເວລາເຮົາລົງມາເນາະ ແລະ ອັນນ່າ ພໍ່ລຸງໄດ້ເຮັດອີ່ຫຍັງແດ່ ກ່ຽວກັບສະມາຄົມລາວເຮົາຢູ່ Atlanta ນີ້ ອ່າ ແບບ ວ່າ ຊ່ອຍເຫຼືອສະມາຄົມ ພໍ່ລຸງ ເຄີຍເຮັດອີ່ຫຍັງມາແດ່ ພໍ່ລຸງກໍບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດກະຫຍັງຢູ່ໃນ Atlanta ໃນສະມາຄົມດອກ ເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນວ່າເຮັດວຽກ ອັນ ແຕ່ volunteer ຊ່ອຍ ຂອງພວກນັກຮົບເກົ່າອາເມລິກາມ າຕະຫຼອດ ມື້ວັນເສົາວັນທິດທີ່ວ່າເຮົາເຄີຍ ເວົ້າງ່າຍວ່າ ເຮົາເຄີຍອະດີດເປັນທະຫານຢູ່ເມືອງລາວ ໂດຍ ແລະ ກະໄດ້ມາສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງນັກຮົບເກົ່າຢູ່ໃນອາເມລິການີ້ ຢູ່ໃນ Georgia ນີ້ ຢູ່ VFW ໂດຍ ສຳລັບສ ະມາຄົມຫັ້ນ ມີແຕ່ວ່າເປັນສະມາຊິກເພິ່ນຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງເພິ່ນຫຼາຍ ນອກຈາກວ່າເພິ່ນເອີ້ນໄປປະຊຸມ ບໍ່

for the uh, Lao people up there in Hambersham County, but you have served um, Laotian all across um, the U.S. because you have been um, volunteering with the um, VFW, Veteran War, War

so yes mr atakan you know unfortunately he did catch covid and at his age it was it it did take a toll on him so he's slowing down a little bit on on volunteer work um so

ມີປັນຫ ປັນຫາຫຍັງແດ່ ທີ່ວ່າທ່ານອາວຸໂສຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນ community ນະ ທີ່ວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ທີ່ວ່າ ອັນ ສັງຄົມ ເອີ ຊິເບິ່ງແຍງຊ່ວຍໄດ້ ຄິດວ່າ ອັນນ່າ ຕາມແນວຄິດຂອງ ຜູ້ຂ້າເອ ງ ລຸງເອງນີ້ ທີ່ເຄີຍຜ່ານມາຢູ່ໃນ VFW ໂດຍ ເພາະ VFW ກະມີແຕ່ພວກຜູ້ເຖົ້າສ່ວນຫຼາຍ ພວກນັກຮົບເກົ່າຂອງອາເມລິການະ ເວົ້າເລື່ອງຂອງອາເມລິກາ ແຕ່ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ຄືອາເມລິກາເຂົາເຮັດກັນນີ້ ມັນກະສັງ ຄົມລາວເຮົາອາດຈະດີຂຶ້ນຫຼາຍ ເພາະວ່າເຮົາມີ social life ເຂົາມີປະຊຸມກັນທຸກໆ ທຸກໆເດືອນ ສຳລັບນັກ ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ເຂົາປະຊຸມກັນ ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳກັນ ໂອ້ລົມກັນ ລະມາ ມາເບິ່ງຜົນງານກັນວ່າແຕ່ລະຄົນ ເພາ ະວ່າແຕ່ລະຄົນເຂົາເຈົ້າແບ່ງວຽກ volunteer ກັນນະ ຜູ້ໃດຊຳນານເຮັດວຽກຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າກະເຮັດວຽກນັ້ນ ລະໝົດເດືອນມາລະ ເຂົາເຈົ້າກໍມາປະຊຸມກັນ ລະກໍລາຍງານກັນວ່າ ເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່ໄດ້ ແນວໃດເຮົາ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ລະເຮົາຊິເຮັດຫຍັງອີກ ຊຶ່ງວຽກທີ່ເຮົາເຮັດມາ ລະວຽກໃໝ່ເຮົາມີຫຍັງແດ່ຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າລົມກັນແນວນັ້ນ ແລ້ວວ່ານີ້ ພໍ່ລຸງຄິດວ່າ ອັນ ສິ່ງທີ່ພໍ່ລຸງເຮັດນີ້ ມາເປັນມາໂຣໃຫ້ community ເຮົາໄດ້ບໍ ເພາະວ່າອັນ ນັ້ນນະ ພໍ່ລຸງເວົ້າກ່ຽວກັບພວກຄົນອາເມລິກາເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ ແລະ ແມ່ນລະ ອັນນີ້ນີ້ຊິເອົາມາເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວເຮົາເປັນແນວນັ້ນໄດ້ບໍ່ ພໍ່ລຸງ
ມັນເລື່ອງໄດ້ມັນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ເພາະວ່າຄົນ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາເວົ້າເລື່ອງຄົນລາວເຮົາວ່າບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ບໍ່ແມ່ນ ເພາະບາງເທື່ອຄົນເຮົາ ຄົນລາວເຮົາຢາກ ຢາກເຫັນແກ່ໂຕ ຫຼືວ່າຄວາມສະ ບາຍຫຼາຍກວ່າຫັ້ນນະ ບໍ່ຢາກເສຍສະຫຼະດ້ານເລື່ອງສັງຄົມ ຫຼືວ່າປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ຖ້າວ່າພວກເພິ່ນເຂົ້າໃຈດີໆວ່າເຮົາເຮັດ ເພື່ອສ່ວນລວມ ເຮົາເຮັດເພື່ອຄວາມຮັກແພງເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍ ເພື່ອລູກເ ພື່ອຫຼານເຮົາໄດ້ສືບຕໍ່ກັນຫັ້ນ ເພິ່ນອາດຊິມີ ມີແນວຄິດກະຕືລືລົ້ນມາ ມາຮ່ວມກັນໂອ້ລົມກັນຫັ້ນນະ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາ ເຮົາເຮັດເພື່ອຊິໄດ້ຫຍັງສຳລັບເຮົາ ເຮົາເຮັດເພື່ອ ສ່ວນລວມ ເພື່ອລູກເພື່ອຫຼານ ແມ່ນແລະ ພ ວກຂະນ້ອຍເຮັດວໍລັນເທຍນີ້ກໍຄືກັນພໍ່ລຸງເອີຍ ເອີ ເຂົ້າໃຈ ພວກນີ້ແມ່ນນັ້ນ ເສຍສະລະທີ່ສຸດ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຊິຍ້ອງຜູ້ທີ່ວ່າເຮັດວໍລັນເທຍເພື່ອຢາກໄດ້ໜ້າໄດ້ຕາ ບໍ່ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າເສຍສະລະເພື່ອຢາກໃຫ້ມີກ ານສືບຕໍ່ໃນໂປຣເຈັກ ຫຼືວ່າໃນຜົນງານໂຕນີ້ຫັ້ນນະ
ໂດຍ ຫາກແຕ່ວ່າປັນຫາທີ່ວ່າ ອັນແດ່ ທ່ານອາວຸໂສເພິ່ນມີນີ້ກະເພາະວ່າອາຍຸເພິ່ນກະສູງແດ່ເນາະ ແລະບາດນີ້ຂັບລົດ ຂັບລົດຂັບລາກະຊິ ກະຊິລຳບາກແດ່ ສິ່ງທີ່ລຳບາກເນາະ ສຸຂະພາບກະບໍ່ແຂງແຮງ ລາງ ເທື່ອລູກເຕົ້າກະບໍ່ມີຄົນມາເບິ່ງແຍງເນາະ ອັນ ອັນ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າ ໂດຍ ແລ້ວຖ້າ ຖ້າມີແບບທີ່ວ່າຄື ຄືອັນ ອ່າ ພໍ່ລຸງເວົ້າເລື່ອງອັນ volunteer ໄປຊ່ອຍໄປ ອ່າ ສະມາ ສັງຄົມລາວ ສະເພາະທ່ານອາວຸໂສແບບນີ້ກໍຄືຊິດີ ເນາະ ໂດຍ so yeah ຄືຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນ ຖ້າວ່າເຮົາເຮັດຊ່ອຍກັນໄດ້ ຄືວ່າ Meal on Wheel ຫຼື Meal on Wheel ນີ້ມັນ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ ອ່າ ສັງຄົມອາເມລິກາຢູ່ ພໍ່ລຸງເຮັດນຳເຂົາເຈົ້າ ວຽກມັນຢູ່ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ Meal on Wheel ເອົາອາຫານໄປສົ່ງໃຫ້ ແລະເຂົາ ເຈົ້າໄປໂອ້ລົມກັນ ໄປເວົ້າກັນ ຖາມໄຖ່ກັນ ແລະມີກຳລັງໃຈ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນຢູ່ອາເມລິກາ ພວກອາເມລິການີ້ ຄົນລາວຍັງມີລູກມີເຕົ້າ ຍັງໄຄແດ່ ມີລູກມີຫຼານຢູ່ນຳ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີໃຜເດ້ ບາງຄົນກໍມີຜູ້ດຽວ ຜູ້ ຊາຍ ເມຍ ເມຍເສຍແລ້ວ ລາງເທື່ອໂຊກດີກໍມີສອງຄົນທັງຜົວທັງເມຍ

ເປັນກຳລັງໃຈເນາະ ອັນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພີ່ນ້ອງລູກເຕົ້າເນາະ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈົດຊື່ໃຫ້ໂລດເດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າມີຜູ້ໃດຊິຮ້ອງຂໍ ເຂົ້າໄປໃນ food health department ເຂົາເຈົ້າກະຈົດຊື່ໃຫ້ໂລດວ່າໄປເຮືອນຫຼັງນັ້ນຫຼັງນັ້ນຫຼັງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ ນເວົ້າວ່າແຕ່ນັກຮົບເກົ່າຂອງ ອ່າ veteran ໃດ໋ ຜູ້ຄົນທຳມະດາກະມີ ມີໂອກາດໄດ້ ໄດ້ສະຫວັດດີການຂອງອາຫານນີ້ຫັ້ນນະ ກໍວ່າ Food on Wheel ໂດຍ ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍຫັ້ນນະ ໂດຍ ຖ້າວ່າເຮົາ ຖ້າວ່າເຮົາເຮັດໄດ້ສຳລັບສະມ າຄົມເຮົາເນາະ ກະຄືຊິດີ ເພາະວ່າມັນໃຫ້ເວລາພວກອາວຸໂສມາ ເອີ get together ເພາະວ່າມື້ນັ້ນຫັ້ນ ທີ່ຂ້ານ້ອຍໄປເຫັນເນາະ ອັນໝ່ອງພໍ່ລຸງວໍລັນເທຍນີ້ ເຂົາເຈົ້າມີ

um, w has o h low income who needs the food and bringing um the food to the the people who are in need it gives him um joy to do that and they wait for him and so by um when we ask him about the challenges in our community our own community the laotian community with our elders and seniors he said something along that line would be um, would be helpful maybe bring you know um example, like he mentioned bingo nights or get together, so not only it's more like a social connection for the elders because they're so isolated, even though waiting for him to deliver the uh food is t not just receiving the food it's receiving uh his kindness and you know his exactly
y e a but the the challenges that that we have is that the Lao community is so um. scattered all over you know the metro area and then uh, we have a big community in h a m b e r s h a m County that's where Mr. Um, Jimmy Atakan lives there so but I believe there's about 400 families up there

Thank you so much for joining us ໂດຍ ອັນ ແລ້ວ ອັນ ກ່ອນ ກ່ອນເຮົາຊິໄປເນາະ ກໍຂໍໃຫ້ ອ່າ ເອີ ຢ່າ ລຸງມີຄວາມ ອ່າ ຝາກຝັງໃຫ້ພວກທີ່ວ່າໄດ້ເຂົ້າມາຮັບຟັງພອດແຄສຂອງພວກເຮົານີ້ເນາະ ຂໍ ຂໍໃຫ້ ອັນ
ເອີ ຊ່ວງ ອ່າ ອັນນັ້ນ ກະມີ ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍນາ ກະມີແຕ່ວ່າຢາກໃຫ້ ຊ່ອຍກັນ brainstorm ວ່າ ໃສ່ ອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ເຮົາຊິໄດ້ສ້າງຄວາມຮັກແພງກັນ ແລະ ຊິໄດ້ພົບພໍ້ກັນ ວ່າໃຜຢູ່ໃສ ມາແຕ່ໃສ ມາຈາກເມືອງ ລາວບໍ່ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເຮົາເວົ້າສະເພາະຄົນລາວເຮົາ ແລະ ຄົນຊາດອື່ນເຮົາກະຕ້ອງໄປເບິ່ງ ຊ່ອຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ໃນສັງຄົມອາເມລິການີ້ຫັ້ນນະ ແມ່ນແລະ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ເອີ້ນມາ ບໍ່ເວົ້າມາ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ເພິ່ນຕ້ອງການຫຍັງ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຫຍັງ ແນວໃດ ແມ່ນໆ ຖ້າເຮົາເປັນ ເປັນທີມຢູ່ນຳກັນແລ້ວລະ ເຮົາ ເຮົາຮູ້ວ່າໃຜຕ້ອງການຄວາມ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດ ເຮົາຊ່ວຍກັນໄດ້ບໍ່ ຖ້າເຮົາຊ່ອຍກັນບໍ່ໄດ້ ເຮົາ ກະຕ້ອງໄດ້ຫາຜູ້ເຂົາເຈົ້າຊ່ອຍພວກເຮົາໄດ້ຫັ້ນນະ ແມ່ນ ແມ່ນແລະ ຕ້ອງມີທາງອອກ ທຸກບັນຫາຕ້ອງມີທາງອອກ ໂດຍ ຂໍແຕ່ວ່າໃຫ້ເຮົາ join ກັນ together ຫັ້ນ ໃຊ້ສະຕິປັນຍາຂອງພວກເຮົາ ຢ່າຈະເອົາ ເອົາພວກອື່ນມາ ມານຳທາງເຮົາ ທີ່ວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຫັ້ນນະ ຕາມຜູ້ຂ້າຄຶດ ຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນແບບສັນຕິວິທີໄດ້ ໂອເຄ ຂອບໃຈເດີ້ພໍ່ລຸງ ຂອບ ຂອບໃຈຫຼາຍທີ່ມາ ອັນນະ ພອດແຄສມື້ນີ້ ໂດຍ thank you ແລ້ວກະ ອັນ ອັນ ນີ້ກໍ December ແລ້ວ ມັນກະຊິໝົດ ອັນ ກະຊິທ້າຍປີແລ້ວເນາະ ປີໃໝ່ກະຊິໄດ້ ອ່າ ເຂົ້າມາ ກ້າວເຂົ້າມາໃກ້ໆນີ້ so ກໍຂໍອວຍພອນໃຫ້ ອ່າ ອ່າ ພໍ່ລຸງອອດ ແລ້ວກະຄອບຄົວ ໝົດສູ່ຜູ້ທຸກຄົນທີ່ວ່າໄດ້ຮັບຟັງນີ້ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ຄວາມ ອ່າ ອ່າ